ມັນແມ່ນຄະນະກຳມະການການສັງເກດການວັນຂອງຄົນ Aborigines ແລະ ຊາວເກາະແຫ່ງຊາດ ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ຄືຄົນອາບໍຣິຈິໂນ ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait ມີຄວາມປາດຖະໜາມານານແສນນານແລ້ວ ທີ່ຈະ ມີບົດບາດໃນການຊີ້ຂາດຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວເຖິງສັບປະດາເນດອກສຳລັບປີ 2019 ສັບປະດາດັ່ງກ່າວແມ່ນຈາກແຕ່ວັນທີ 7 ກໍລະກະດາ ຮອດ 14 ກໍລະກະດາ 2019 ສັບປະດາເນດອກເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແ ບບໃດກັນ ແລະ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງ ສັບປະດາເນດອກຖືກຄວບຄຸມໂດຍເນດອກ ແລະ ມີຮາກມີເຫງົ້າໄປຮອດໄປເຖິງການປຸກລະດົມມວນຊົນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະໄໝ 1920 ແລະ 30 ພຸ້ນ ໃນວັນຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ຂອງປີ 1938 ຜູ້ປະທ້ວງທັງຫຼາຍຂະບວນການຂຶ້ນໃນຊິດນີ ເຫດການນີ້ໄດ້ນາມວ່າ Day of Mourning ວັນໄວ້ອາໄລວ່າເທາະ ຄວາມສຳເລັດຂອງການຂະບວນການນັ້ນ ນຳພາໃຫ້ Day of Mourning ຖືກຈັດຂຶ້ນໃສ່ວັນອາທິດຂອງແຕ່ລະປີ ກ່ອ ນໜ້າວັນຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ນີ້ກັບກາຍມາເປັນວັນ National Aborigines Days ວັນຊົງຈຳນັ້ນໃນທີ່ສຸດປ່ຽນໄປຢູ່ໃນເດືອນກໍລະກະດາ ເພື່ອວ່າວັນປະທ້ວງນັ້ນກໍຈະເປັນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັດທະນະທຳຄົນອາບໍຣິຈິໂນ ໃນປີ 1975 ວັ ນຊົງຈຳປະຈຳປີນັ້ນຖືກປ່ຽນມາເປັນເຫດການອັນຍືດຍາວເຖິງໜຶ່ງສັບປະດາ ຄືຈາກແຕ່ວັນອາທິດມື້ແລກໆ ເຖິງວັນອາທິດມື້ທີ 2 ໃນເດືອນກໍລະກະດາ

ຄວາມຕ້ອງການອັນຍາວນານໃຫ້ມີສົນທິສັນຍາ ແລະ ລະບົບການທີ່ຮູ້ກັນວ່າແມ່ນການເລົ່າເວົ້າເຖິງຄວາມຈິງ ແມ່ນມີແສງສະທ້ອນຢູ່ໃນຄຳຂວັນຂອງປີນີ້ 2019 ຄື Voice Treaty Truth Let's work together for a shared future ທີ່ຖ້າຈະເວົ້າເປັນພາສາລາວ ເຮົາແລ້ວ ເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ນ

in this conversation ຍານາງໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ຈົ່ງກະທຳການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນສັບປະດາເນດອກ ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ສິ່ງ ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງນັ້ນ ແມ່ນພິທີ National NAIDOC Award Ceremony ທີ່ໃນປີນີ້ 2019 ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ລັດ ACT ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນວັນອາທິດທີ 6 ກໍລະກະດາ 2019 ນັ້ນເປັນການຮັບຮູ້ການເສີມສ້າງ ອັນດີເລີດທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນທົ່ວໄປຮູ້ບັນຫາຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ເພື່ອຮັ ບຮູ້ບຸກຄົນທີ່ດີເລີດໃນພະແນກທີ່ຊ່ຽວຊານ ທ່ານ Richard Weston ຜູ້ນຳການບໍລິຫານ

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຕ່າງໆນັ້ນ ເລື້ອຍໆໄປເປັນຄົນທີ່ອຸທິດຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນອື່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງ Healing Foundation ສະໜັບສະໜູນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍເອົາຄົ ນເຂົ້າໃສ່ກັບຊຸມຊົນເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂການປອງດອງກັນຂຶ້ນ ນີ້ຖືກກະທຳມາເກືອບ 10 ປີແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຊົດຊ່ວຍຄົນ 45,000 ຄົນແລ້ວ ໂດຍທີ່ 7,000 ຄົນ ແມ່ນຄົນທີ່ມາຈາກ Stolen Generation Stolen Generation ແມ່ນຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເ ລຍທີ່ຖືກແຍກອອກໄປຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວຖືກນຳໄປດັດສ້າງເປັນຄົນສັງຄົມອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ Weston ເວົ້າວ່າ ລະບົບການດັ່ງກ່າວແມ່ນທີ່ຮູ້ກັນວ່າແມ່ນການເລົ່າເວົ້າຄວາມຈິ ງ ເປັນຄວາມທະເຍີທະຍານ ສຳລັບຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ It's not about blame or guilt or shame. That's not what it's about at all. It's really about the truth of what happened, recognizing and acknowledge that we can't change what happened. We can't change the past, so we can't go back and

ສຳລັບປີນີ້ 2019 SBS ເຂົ້າຮ່ວມກັບ National NAIDOC Committee ເພື່ອກະຕຽມຊັບພະຍາກອນ ສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ນາຍຄູໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີນັກຮຽນພົວພັນນຳ ແລະ ແຊຄວາມເຂົ້າຈິດເ ຂົ້າໃຈ